ئالدى بىلەن خەۋەرلەر سەھىپىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ بۇ سەھىپىمىزدە دۇنيا ۋەزىيىتى ۋە ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك ئەڭ يېڭى ئۇچۇرلاردىن سىلەرنى خەۋەردار قىلىمىز ئاندىن ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز بۇ سەھىپىمىزدە تەپسىلىي خەۋەر خەۋەر ئانالىزى سۆھبەت ۋە مەخسۇس پروگراممىلار دىققىتىڭلاردا بولىدۇ مۆھتەرەم رادىئو ئاڭلىغۇچىلار بۈگۈنكى ئاڭلىتىشىمىزنىڭ كۈن تەرتىپى بويىچە ئالدى بىلەن مۇخبىرىمىز ئەركىن تەييارلىغان كۈندىلىك قىسقا خەۋەرلەر دىققىتىڭلاردا بولسۇن ياقتۇرۇپ ئاڭلىشىڭلارنى ئۈمىد قىلىمىز. ياپونىيە فۇكۇشىما يادرو ستانسىسىدىن سۇ قويۇپ بېرىشتىن كېيىن خىتاي پۇقرالىرىنىڭ ياپونىيەدىكى دۇكان ۋە ئورۇنلارغا تېلېفون قىلىپ پاراكەندىچىلىك سېلىشىغا قارىتا خىتايغا نارازىلىق بىلدۈرگەن ياپونىيە دائىرىلىرىنىڭ يىگىرمە سەككىزىنچى ئاۋغۇست بىلدۈرۈشىچە ياپونىيىنىڭ فۇكۇشىما يادرو ستانسىسى تىنچ ئوكيانغا رادىيوئاكتىپلىق سۇ قويۇپ بەرگەندىن كېيىن ياپونىيە خىتايدىن كەلگەن پاراكەندىچىلىك خاراكتېرىدىكى نۇرغۇن ئەپسۇسلىنارلىق تېلېفونلارنى تاپشۇرۇۋالغان بۇنىڭغا قارىتا ياپونىيە خىتايغا رەسمىي نارازىلىق بىلدۈرگەن ياپونىيە ئۆتكەن پەيشەنبە كۈنى رېئاكتىپلىق سۇ قويۇپ بېرىشنى باشلاپ فۇكۇشىما يادرو ستانسىسىنى ئىشلەپچىقىرىشتىن توختىتىشنىڭ ئاچقۇچلۇق قەدىمىنى باسقانىدى

شۇنداقلا بىز ئۇنىڭدىن ئەندىشە قىلدۇق دەپ كۆرسەتكەن شۇ مۇناسىۋەت بىلەن ياپونىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ماساتاكا ئوكانى خىتاينىڭ ياپونىيىدە تۇرۇشلۇق باش ئەلچىسىنى چاقىرتقان رويتېرز ئاگېنتلىقىنىڭ قەيت قىلىشىچە خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ باياناتچىسى يىگىرمە سەككىزىنچى ئاۋغۇستتىكى كۈندىلىك ئاخبارات يىغىنىدا خىتاي پۇقرالىرىنىڭ ياپونىيەگە تېلېفون قىلىپ پاراكەندىچىلىك سېلىش ھادىسىسىدىن خەۋەرسىز ئىكەنلىكىنى بىلدۈرگەن لېكىن خىتاينىڭ ياپونىيىدە تۇرۇشلۇق ئەلچىخانىسى ئۆزلىرىنىڭمۇ ياپونىيىلىكلەر ئۇرغان بۇ خىل پاراكەندىچىلىك تېلېفونلىرىنى تاپشۇرۇۋالغانلىقىنى ئېيتقان خىتاي ئەلچىخانىسى ئېلان قىلغان بۇ ھەقتىكى باياناتىدا خىتاينىڭ ياپونىيەدىكى ئەلچىخانا ۋە كونسۇلخانىلىرىغا ياپونىيەنىڭ نۇرغۇن پاراكەندىچىلىك تېلېفونلىرىنىڭ كېلىپ ئەلچىخانا ۋە كونسۇلخانىلارنىڭ نورمال مەشغۇلاتىغا جىددىي دەخلى قىلغانلىقىنى ئېيتقان لېكىن ياپونىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ بىلدۈرۈشىچە بۇ خىل پاراكەندىچىلىك تېلېفونلىرى ياپونىيىنىڭ خىتايدا تۇرۇشلۇق ئورگانلىرىغىمۇ كەلگەن ياپونىيە باش مىنىستىرى فۇمىئو كىشىدا بېيجىڭنىڭ پۇقرالىرىغا ئۆزىنى تۇتۇۋېلىش ۋە مەسئۇلىيەتچان بولۇش ھەققىدە كۈچلۈك چاقىرىقتا بولۇشىنى تەلەپ قىلغان خىتايدا زىيارەتتە بولۇۋاتقان ئامېرىكا سودا مىنىستىرى جىنا رايموندو يىگىرمە توققۇزىنچى ئاۋغۇست يۇقىرى دەرىجىلىك خىتاي ئەمەلدارلىرى بىلەن كۆرۈشكەندە ئامېرىكىنىڭ خىتايدىن ئايرىلىش نىيىتى يوقلۇقىنى بىلدۈرگەن جىنا رايموندو خىتاي زىيارىتىنىڭ ئىككىنچى كۈنى خىتاي باش مىنىستىرى لى چياڭ ۋە مۇئاۋىن باش مىنىستىرى خې لىفېڭنى ئۆز ئىچىگە ئالغان خىتاي ئەمەلدارلىرى بىلەن كۆرۈشكەن ئامېرىكا سىيېنېن تورىنىڭ بۇ ھەقتە بەرگەن خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە جىنا رايموندو خىتاي ئەمەلدارلىرىغا مۇنداق دېگەن ئامېرىكا خىتاي سودا مۇناسىۋىتىنىڭ دۇنيادا تەسىرى بەك چوڭ بۇ مۇناسىۋەتنى مەسئۇلىيەتچانلىق بىلەن باشقۇرۇش بىز ھەر ئىككى دۆلەت ئۈچۈنلا ئەمەس پۈتكۈل دۇنيا ئۈچۈن ئىنتايىن مۇھىم ئۇ يەنە ئەلۋەتتە بىز دۆلەت بىخەتەرلىكىمىزنى قوغداشتا مۇرەسسە قىلمىساقمۇ شۇنى ئېنىق ئېيتىمەنكى بىز خىتايدىن ئايرىلماقچى ياكى خىتاي ئىقتىسادىنى چېكىندۈرمەكچى ئەمەس دېگەن جىنا رايموندو يېقىنقى ئۈچ ئاي ئىچىدە خىتايدا زىيارەتتە بولغان يۇقىرى دەرىجىلىك ئامېرىكا ئەمەلدارلىرىدىن تۆتىنجى كىشى ئامېرىكا بىلەن خىتاي ئارىسىدىكى سۈركىلىش دۇنيادا ئىككى چوڭ ئىقتىسادىي گەۋدە بولغان بۇ ئىككى دۆلەتنىڭ سودا ئالاقىسىغا تەھدىت سېلىۋاتقاچقا جىنا رايموندو خىتاي بىلەن بولغان سودا ئىقتىساد مۇناسىۋىتىنى كۈچەيتىش ئۈچۈن بېيجىڭغا بارغان دەپ قارالماقتا نيۇ يورك ۋاقتى گېزىتىنىڭ ئېيتىشىچە سۆھبەتتە خىتاي تەرەپ ئامېرىكىنىڭ ئىلغار تېخنولوگىيە جەھەتتىكى ئېكسپورت كونترولىقىنى بوشاشتۇرۇشنى بولۇپمۇ پىرېزدېنت بايدېننىڭ خىتاينىڭ بەزى ئىلغار تېخنولوگىيە ساھەلىرىگە مەبلەغ سېلىشنى چەكلەش بۇيرۇقىنى بىكار قىلىشنى تەلەپ قىلغان لېكىن جىنا رايموندو دۆلەت بىخەتەرلىكىگە مۇناسىۋەتلىك مەسىلىلەرنى مۇزاكىرە قىلمايدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ خىتاي تەرەپنىڭ تەلىپىنى رەت قىلغان سۆھبەتتە جىنا رايموندو خىتاينىڭ ئامېرىكا شىركەتلىرىگە تۇتقان قوپال مۇئامىلىسى ئۇلارنىڭ خىتايدا ئۇچراۋاتقان كاشىلىسى ئەقلىي مۈلۈك ھوقۇقى قاتارلىق مەسىلىلەرنى ئوتتۇرىغا قويغان شۇنداقلا خىتاينىڭ ھاۋا كىلىمات ئۆزگىرىشى فېنتانىل سۈنئىي ئەقىل تېخنىكىسىنىڭ تەھدىتى قاتارلىق مەسىلىلەردە ھەمكارلىشىشنى تەلەپ قىلغان جىنا رايموندو مەن بىزنىڭ تەلەپلىرىمىزدە قەتئىي بولدۇم ئەمدى ئۇلارنىڭ قانداق ھەرىكەتتە بولۇشىغا قارايمىز دەپ كۆرسەتكەن خىتاي كومپارتىيىسى ئىسلام دىنى بىلەن خىتاينىڭ نەچچە مىڭ يىللىق ئەنئەنىۋى مەدەنىيەت پىكىر ئېقىمى بولغان كۇڭزى ئەقىدىسىنى بىرلەشتۈرۈشنىڭ ئەمەلىي يوللىرىنى ئىزدەشكە كىرىشكەن

ئىسلام دىنى بىلەن كۇڭزى ئەقىدىسىنى بىرلەشتۈرۈش پىكرى شى جىنپىڭنىڭ ئىسلام دىنىنى خىتايچىلاشتۇرۇش بولۇپمۇ ئاتالمىش شىنجاڭدا ئىسلام دىنىنى خىتايچىلاشتۇرۇش ھەرىكىتىنىڭ بىر پارچىسى دەپ قارالماقتا بۇ قېتىمقى يىغىن خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭنىڭ يىگىرمە ئالتىنچى ئاۋغۇست جەنۇبىي ئافرىقىدا ئۆتكۈزۈلگەن كېسەك دۆلەتلىرى باشلىقلار يىغىنىدىن قايتىشىدا ئۇيغۇر رايونىدا توختاپ يەرلىك دائىرىلەرگە شىنجاڭدا ئىسلامنى خىتايچىلاشتۇرۇشنى تېزلىتىش ھەققىدە يوليورۇق بېرىشىنىڭ ئارقىسىدىلا ئۆتكۈزۈلگەن يىغىندا ئىسلامنى خىتايچىلاشتۇرۇشنىڭ ئەمەلىي تەجرىبىلىرى ۋە يېڭىلىق يارىتىش ئىمكانلىرى دېگەن تېمىلاردا مەخسۇس مۇزاكىرە ئېلىپ بېرىلغان بولۇپمۇ ئۇيغۇر رايونى بېيجىڭ شەندۇڭ قاتارلىق جايلاردىكى ئىسلامنىڭ خىتايچىلاشتۇرۇلۇش جەريانى ئەمەلىي تەجرىبىلەر ۋە خىتايدا ئىسلامنى خىتايچىلاشتۇرۇشنى داۋاملىق ئالغا سۈرۈشكە دائىر تەكلىپ پىكىرلەر مۇزاكىرە قىلىنغان يىغىندا شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ دوتسېنتى ياڭ جۇڭدوڭ شىنجاڭدا ئىسلامنى خىتايچىلاشتۇرۇشتا خىتاينىڭ مىنگو دەۋرىدە ئۈرۈمچى سانجى قۇمۇل قاتارلىق جايلاردا ئىماملىق قىلغان تۇڭگان دىنىي زات ما لياڭجۈننى ئۈلگە قىلىشنى ئوتتۇرىغا قويغان ئۇنىڭ كۆرسىتىشىچە ما لياڭجۈن خىتاي مەدەنىيىتىنى ئۆگىنىشنى تەشۋىق قىلغان بولۇپ ئۇ بۈگۈنكى كۈندە شىنجاڭدا ئىسلامنى خىتايچىلاشتۇرۇش يۆنىلىشى ئۈچۈن بىر ماياكلىق رولىنى ئوينايدىكەن ھالبۇكى خىتاي دائىرىلىرى شىنجاڭدا ئىسلامنى خىتايچىلاشتۇرۇشنىڭ رايوندا ئۇزۇن مۇددەتلىك ئەمىنلىككە كاپالەتلىك قىلىش رولىنى ئوينايدىغانلىقىنى تەكىتلىسىمۇ لېكىن خىتاينىڭ مەقسىتى ئۇيغۇرلارنىڭ ئىسلام دۇنياسى بىلەن بولغان ھېسسىيات جەھەتتىكى بېغىنى ئۈزۈپ تاشلاپ ئۇلارنى تېخىمۇ تېز ئاسسىمىلياتسىيە قىلىش نىشانىغا يېتىش دەپ قارالماقتا ئۇيغۇر رايونىدا خىتاي رەئىسى شى جىن پىڭنىڭ جەنۇبىي ئافرىقىدا ئۆتكۈزۈلگەن كېسەك دۆلەتلىرى باشلىقلار يىغىنىدىن قايتىشىدا

تارباغاتاي ۋىلايەتلىك بىرلىك سەپ بۆلۈمىنىڭ باشلىقى جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق ئېڭى بەرپا قىلىشقا پايدىسىز ھەرقانداق ئىشنى توسىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن نۆۋەتتە شى جىنپىڭنىڭ ئۈرۈمچىدە بەرگەن يوليورۇقىدىن كېيىن ئۇنىڭ ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ۋە بەزى غەرب پارلامېنتلىرى تەرىپىدىن ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ ئەيىبلەنگەن شىنجاڭ سىياسىتىنىڭ بۇنىڭدىن كېيىن تېخىمۇ رادىكال تۈس ئېلىشىدىن ئەندىشە قىلىنماقتا

ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرى ۋە بىر قىسىم ئەنگلىيە پارلامېنت ئەزالىرى ئەنگلىيە ئېدىنبۇرگ ئۇنىۋېرسىتېتىدىن خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇشقا چېتىشلىق خۇادا گېن تەتقىقات شىركىتى بىلەن بولغان ئالاقىسىنى ئۈزۈشنى تەلەپ قىلغان كىشىلىك ھوقۇق پائالىيەتچىلىرىنىڭ قەيت قىلىشىچە ئېدىنبۇرگ ئۇنىۋېرسىتېتى خىتاينىڭ مەزكۇر شىركىتى بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنى قايتا كۆزدىن كەچۈرۈشى كېرەككەن ئەنگلىيە زامان گېزىتىنىڭ يىگىرمە سەككىزىنچى ئاۋغۇست بەرگەن خەۋىرىدىن قارىغاندا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ۋە ئەنگلىيەدىكى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى توختىتىش گۇرۇپپىلىرى ئېدىنبۇرگ ئۇنىۋېرسىتېتىغا خەت يېزىپ ئۇنىڭ خۇادا گېن تەتقىقات شىركىتىگە ۋاكالەتچى بولۇشنى قايتا ئويلىشىشنى تەلەپ قىلغان مەلۇم بولۇشىچە خۇادا گېن شىركىتى بۇ يىل ئالتىنچى ئايدا ئېدىنبۇرگ ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئۆتكۈزۈلگەن بىر يىغىندا سۆزلىگۈچىلەرنىڭ چىقىمىنى كۆتەرگەنىكەن خۇادا گېن شىركىتىنىڭ ئىككى تارماق شىركىتى خىتايدا گېن ئامبىرى قۇرۇپ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇشىغا ياردەملىشىش بىلەن ئەيىبلىنىپ كەلگەن ئامېرىكا سودا مىنىستىرلىقى ئىلگىرى خۇادا گېن شىركىتىنىڭ يۇقىرىقى ئىككى تارماق شىركىتىنى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇشى ۋە نازارەت قىلىشىدا ئوينىغان كۆرۈنەرلىك رولى سەۋەبىدىن قارا تىزىملىككە كىرگۈزگەن خۇادا گېن شىركىتىنىڭ يەنە خىتاي ئارمىيىسى بىلەنمۇ زىچ ھەمكارلىق ئېلىپ بېرىۋاتقانلىقى ئىلگىرى سۈرۈلگەنىدى زامان گېزىتىنىڭ بىلدۈرۈشىچە كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىنىڭ ئېدىنبۇرگ ئۇنىۋېرسىتېتىغا يازغان مەكتۇبىدا مۇنداق دېيىلگەن ئۇنىۋېرسىتېتلار ئىلىم پەننى ئورتاقلىشىش ۋە ئىلمىي ئەركىنلىك جەھەتلەردە ئاچقۇچلۇق ئورۇن ھېسابلىنىدۇ باستۇرۇش ۋە نازارەت قىلىش ھەرىكەتلىرىگە قاتناشقان شىركەتلەر بىلەن بىلىپ تۇرۇپ شېرىكچىلىك مۇناسىۋىتى ئورنىتىش بۇ قىممەت ئۆلچەملىرىگە خىلاپ بولۇپ تىبەت ۋە ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىلىرىنى خەتەرگە ئىتتىرگەنلىك بولىدۇ

جەنۇبىي ئافرىقىدا ئېچىلغان كېسەك دۆلەتلەر باشلىقلار يىغىنىدىن قايتقان خىتاي دۆلەت رەئىسى شى جىنپىڭ ئۇدۇل ئۈرۈمچىگە يېتىپ بېرىپ ئۇ يەردە ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق پارتكوم ھۆكۈمەت ۋە بىڭتۇەن رەھبەرلىرىگە يىغىن ئاچقان ئۇ باشتىن ئاخىرى جەمئىيەت مۇقىملىقىنى قوغداشنى باش ئورۇنغا قويۇشنى تېررورلۇق ۋە بۆلگۈنچىلىككە قارشى كۆرەشنى قەتئىي داۋاملاشتۇرۇشنى تەكىتلىگەن ئۇنىڭ بۇ يول يورۇقلىرىنىڭ قانداق بىر ۋەزىيەتتە ئوتتۇرىغا چىققانلىقى ھەققىدە كۆزەتكۈچىلەر ۋە پائالىيەتچىلەرنىڭ مۇلاھىزىلىرىنى ئالدۇق

شى جىنپىڭ سۆزىدە، شىنجاڭ خىزمىتى پارتىيە ۋە دۆلەت خىزمىتى ۋەزىيىتىدە ئالاھىدە مۇھىم ئورۇنغا ئىگە بولۇپ، ئۇ قۇدرەتلىك دۆلەت قۇرۇش، جۇڭخۇا مىللىتىنى گۈللەندۈرۈش ئومۇمىي ۋەزىيىتىگە مۇناسىۋەتلىك، شۇڭا ئۇنى دەل جايىدا ئۆزلەشتۈرۈش، دەل جايىدا ئەمەلىيلەشتۈرۈش زۆرۈر، دېگەن يوليورۇقنى بەرگەن. شى جىنپىڭنىڭ جەنۇبىي ئافرىقىدىن يېنىپلا ئۇيغۇر ئېلىگە بىۋاسىتە بېرىپ بۇنداق سىياسىي تەدبىرلەرنى تەكىتلىشىنىڭ سەۋەبى نېمە تۈركىيەدىكى ھاجەتتەپە ئۇنىۋېرسىتېتى ئوقۇتقۇچىسى خىتاي ئىشلىرى مۇتەخەسسىسى دوكتور ئەركىن ئەكرەم ئەپەندىنىڭ قارىشىچە شى جىنپىڭ ئۆزىنىڭ بىۋاسىتە رىياسەتچىلىكىدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە مۇقىملىقنى قوغداش قاتارلىق سىياسەتلەردىن دەسلەپكى قەدەمدە نەتىجە ئالغان ئۇ شۇڭا بۇ نۆۋەت رايوننى زىيارەت قىلىپ ئەمەلدارلىرىنى رىغبەتلەندۈرۈشنى مەقسەت قىلغان بولۇشى مۇمكىنكەن ئىككى مىڭ ئون يەتتىدە مۇشۇ ج خ ئىدارىسىنىڭكى باشلىقى ۋاڭ مىڭشەن مۇنداق بىر پىلاننى دېگەنتى، يەنى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنىڭ بىرىنچى يىلىدا مۇشۇ لاگېرنى قۇرۇپ، بەشىنچى يىل كەلگەندە كەڭ كۆلەمدە مۇقىملىقنى قوغدايمىز دەپ ۋەدە بەرگەن ئەمدى بۇ ۋەدىگە قارىساق خىتاينىڭكى بۇ شەرقىي تۈركىستاندا ئېلىپ بارغان بۇ قاتتىق قوللۇق سىياسىتى بىر نەتىجە ئالغان بولدى. ئەمدى بۇنى شى جىنپىڭ بىۋاسىتە ماڭغۇزغاچقا، بۇنىڭ نەتىجىسىنى كۆرمەك ئىستەيدۇ ئەمدى. ئىككىنچىسى، ئەمدى ھازىرقى مۇشۇ سىياسەتنى داۋام قىلىشىنى قوللاش ئۈچۈن، بولۇپمۇ ئۆزى تاللىغان بۇ ما شىڭرۇينى قوللاش ئۈچۈن كەلدى دەپ ئويلايمەن. شى جىنپىڭ ئۈرۈمچىدە ئاچقان يىغىندا مۇنداق دەپ تەكىتلىگەن، باشتىن-ئاخىرى جەمئىيەت مۇقىملىقىنى قوغداشنى باش ئورۇنغا قويۇش كېرەك.

ئىسلام دىنىنى خىتايچىلاشتۇرۇشنى چوڭقۇر ئالغا سىلجىتىپ تۈرلۈك قانۇنسىز دىنىي پائالىيەتلەرنى ئۈنۈملۈك تۈزەش كېرەك تەستە قولغا كەلگەن جەمئىيەت مۇقىملىقى ۋەزىيىتىنى مۇستەھكەملەش كېرەك دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندىنىڭ قارىشىچە بۇ شى جىنپىڭنىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرىنى ئىزچىل داۋاملاشتۇرىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدىكەن

بۇ جىنايەتنىڭ باش قوماندانى بولغانلىقى ئېنىقتى. خىتاي دۆلەت رەئىسى شى جىنپىڭ ئۈرۈمچىدە سۆزلىگەن سۆزىدە يەنە خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇق ئورگانلىرى تەرىپىدىن ئۇيغۇرلارنى ئاسسىمىلياتسىيە قىلىپ يوقىتىش مەقسىتىدىكى سىياسەتلەر دەپ قارىلىۋاتقان جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەش ۋە ئېشىنچا ئەمگەك كۈچلىرىنى يۆتكەش سىياسىتىنى كۈچەيتىپ يۈرگۈزۈشنى خىتاي تىلىنى ئومۇملاشتۇرۇشنى مەخسۇس تىلغا ئالغان ئۇ سۆزىدە جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەش يېڭى دەۋردىكى پارتىيىنىڭ مىللەتلەر خىزمىتىنىڭ ئاساسىي لىنىيىسى شۇنداقلا مىللەتلەر رايونلىرىدىكى تۈرلۈك خىزمەتلەرنىڭ ئاساسىي لىنىيىسى رايوندا ھەر قانداق قانۇن نىزام ياكى سىياسەت تەدبىرلەرنى چىقىرىشنىڭ ھەممىسىدە ئۇنىڭ جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى كۈچەيتىشكە پايدىلىق بولۇپ بولمايدىغانلىقىنى ئەڭ مۇھىم ئورۇنغا قويۇپ ئويلىشىش كېرەك دەپ ئەسكەرتكەن ئۇ يەنە سۆزىدە دۆلەت ئورتاق تىل يېزىقى دەپ ئاتىلىۋاتقان خىتاي تىلى مائارىپىنى قەتئىي يولغا قويۇپ ئاممىنىڭ دۆلەت ئورتاق تىل يېزىقىنى قوللىنىش ئېڭى ۋە ئىقتىدارىنى تەدرىجىي ئۆستۈرۈشنى ئالاھىدە تىلغا ئالغان ۋە شۇنداقلا مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىدىن پايدىلىنىشنى كۈچەيتىپ توغرا بولغان دۆلەت قارىشى مىللەت قارىشى تارىخ قارىشى دىن قارىشى تۇرغۇزۇشنى ۋە ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ ئارىلىشىشىنى ئالماشتۇرۇشى يۇغۇرۇلۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك دەپ تەكىتلىگەن دوكتور ئەركىن ئەكرەم ئەپەندى يۇقىرىدىكى سۆزلەرنىڭ خىتاينىڭ ئىشغالىيەتچى پىسخىكىسىنى تولۇق نامايان قىلىپ بېرىدىغانلىقىنى ئېيتتى بۇ نېمە دېگەندە بۇ بىر مۇستەملىكە زېھنىيىتى يەنى ھەرقانداق دەۋلەتنىڭ ئىچىدە بەلكى باشقا مىللەتلەرمۇ بولىدۇ. ئۇ مىللەتلەرنىڭكى كۈلتۈرەل ئالاھىدىلىكىنى قوغداپ قېلىش ئۈچۈن نۇرغۇن دەۋلەتلەردە ئۇ ھەقتە قانۇنلىرى بار. خىتاي ئەكسىچە، شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭكى ئۇ ئالاھىدىلىكلىرىنى ھەممىنى يوقىتىپ، تامامەن خىتايچىلاشتۇرۇشقا تىرىشىۋاتىدۇ. يەنى بۇ بىر ئاسسىمىلياتسىيەدۇر بۇ. شەرقىي تۈركىستاننى خەلقىنى خىتايلاشتۇرۇش ئا زېمىننى خىتاينىڭ تۇپرىقىغا قېتىۋالماقچى. شى جىنپىڭ يەنە ئۇيغۇرلارغا قارىتىلىۋاتقان مەجبۇرىي ئەمگەك سىياسىتىنى ھەمدە يەنە ئۇيغۇر ياش ئەمگەك كۈچلىرىنى خىتاي ئۆلكىلىرىگە يۆتكەش ۋە خىتايلارنى ئۇيغۇر رايونىغا كېلىپ ئولتۇراقلىشىشقا تەشۋىق قىلىدىغان سىياسەتلەرنى كۈچەيتىشنىمۇ تەكىتلىگەن. ئۇ سۆزىدە مۇنداق دېگەن، شىنجاڭنىڭ زامانىۋى يېزا ئىگىلىكى ۋە يورۇقلۇق ۋولت قاتارلىق كەسىپلەر باغچە رايونلىرىنى پائال تەرەققىي قىلدۇرۇش كېرەك شىنجاڭ بىلەن ئىچكىرى رايونلارنىڭ كەسىپ ھەمكارلىقى خادىملارنىڭ بېرىش كېلىشىنى كۈچەيتىپ شىنجاڭدىكى ئاممىنى ئىچكى رايونلارغا بېرىپ ئىشقا ئورۇنلىشىشقا ئىچكىرى رايوندىكىلەرنىڭ شىنجاڭغا كېلىپ ئىگىلىك تىكلىشى ئولتۇراقلىشىشىغا ئىلھام بېرىش كېرەك ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر زىيالىيسى، دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى ئىلشات ھەسەن ئەپەندىمۇ شى جىن پىڭنىڭ قىرغىنچىلىقتىن قىلچىلىك تەۋرەنمەيدىغانلىقىنى بىلدۈردى. بىراق ئۇ بۇنداق بولۇشىدا خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ مەسئۇلىيىتى بارلىقىنى ئەسكەرتىپ، خەلقئارانىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈز بەرگەن ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى توختىتىپ قېلىشتا ئۈنۈملۈك ۋە ئەمەلىي تەدبىر ئالالماسلىقى شى جىن پىڭگە جاسارەت بەردى، دېدى.

شۇنىڭ ئۈچۈن خىتاينىڭ بۇ سىياسىتى بۈگۈنگىچە داۋاملىشىۋاتىدۇ ھەم شى جىنپىڭ بۇنى قايتىدىن يەنە تەكىتلەپ، بۇنىڭكى مۇھىملىقى، بۇنى داۋاملاشتۇرىدىغانلىقىنى پۈتۈن دۇنيانىڭ كۆز ئالدىدا يەنە قايتىدىن بىر تەكىتلىدى. بۇ دېمەك، دۇنيا ئۇيغۇرنى قۇربان قىلىش ئەمەس، ئۆزىنىڭ كەلگۈسى، ئىنسانىيەتنىڭ كەلگۈسى، ئىنسانىيەت مەدەنىيىتىنىڭ كەلگۈسى، ھەممىنى قۇربان قىلىۋاتىدۇ. ئۇيغۇر ئېلىدە يولغا قويۇلۇۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىنىڭ باش لايىھىلىگۈچىسى دەپ قارىلىۋاتقان شى جىنپىڭ يوليورۇقىدا ئۇيغۇر ئېلى ھەققىدىكى ئىجابىي تەشۋىقاتنى كۈچەيتىپ خەلقئارانىڭ كۆزىنى بوياشنىمۇ تەكىتلىگەن ئۇ سۆزىدە ئىجابىي تەشۋىقاتنى كۈچەيتىپ شىنجاڭنىڭ يېڭى ۋەزىيىتىنى نامايان قىلىپ قاراتمىلىق ھالدا تۈرلۈك ساختا ئاممىۋى پىكىر سەلبىي ئاممىۋى پىكىر زىيانلىق سۆزلەرگە رەددىيە بېرىش كېرەك شىنجاڭنىڭ ساياھەتچىلىكىنى ئېچىۋېتىش سالمىقىنى زورايتىپ دۆلەت ئىچى سىرتىدىكى ساياھەتچىلەرنى شىنجاڭغا ساياھەتكە كېلىشكە ئىلھاملاندۇرۇش كېرەك ئەركىن ئەكرەم ئەپەندىنىڭ قارىشىچە شى جىنپىڭنىڭ بۇنى مەخسۇس تەكىتلىشى رايوندىكى كۈچلۈك بېسىم سىياسىتىدىن نەتىجە ئېلىپ قىسمەن خاتىرجەم بولغان خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئەمدى بۇ سىياسەتلىرىنى يەڭ ئىچىدە ئاستا خاراكتېرلىك ئېلىپ بارىدىغانلىقىنى كۆرسىتىدىكەن چېگرانى ئېچىۋېتىش، ماۋۇ پاسپورت كونترولىنى يۇمشىتىش دېگەندەك بۇ سىياسەتلەر بۇرۇنمۇ قىلغان يەنى نەچچە قېتىم. بۇ شەرقىي تۈركىستاننىڭ ھېكايىنى ياخشى ئاڭلىتىش سىياسىتىنىڭكى بىر تەركىبى ئەمدى. چۈنكى چەت ئەلدىكى بەزى ئۇيغۇرلار مەملىكەتكە، ۋەتەنگە بېرىشنى خالايدۇ ئەمدى. ۋەتەندىكىمۇ بەزىلىرى چەت ئەلگە چىقىشنى خالايدۇ. ئەمما بۇ خالاش دېگەن تۇيغۇ بولغاندىن كېيىنلا بۇ سىياسەت مېڭىپ كېتىدۇ ئەمدى. ئىككىنچىسى بۇ شەرقىي تۈركىستان ئۇيغۇر مەسىلىسى خەلقئارادىكى كۈن تەرتىپتە ئاجىزلاشتى. ئاستا ئاستا مۇنداق ھېلىقى تۆۋەنگە قاراپ ماڭغان بىر پەيتتە خىتاي ئەمدى بۇ چوڭ تەشۋىقات دەيدىغۇ، بۇ تەشۋىقاتنى كۈچلەندۈرىدۇ. بۇ يەنى خەلقئارا مۇھىتمۇ خىتاينىڭ بۇ سىياسىتىگە بىر شارائىت يارىتىپ بەرگەن بولدى ئەمدى. بۇ يىتىخۇا دېگەن بىر سىستېم بارغۇ، پۈتۈن مۇشۇ مەلۇماتنىڭ ھەممىنى ئۇ يەرگە يىغىپ بولدى. ھازىر نەگە بارىدۇ، نەگە چىقىدۇ، نەگە كېلىدۇ ھەممىسىنى تەقىب قىلالايدىغان ھالدا. چەت ئەلگە چىقسا، چەت ئەلدىن كەلسىمۇ ئۇنى ھەممىنى تەقىب قىلالايدۇ. شۇنىڭغا بۇرۇنقىدەكمۇ چۆچۈپ كەتمەيدۇ. يەنى چاندۇرماي، خەلقئاراغا مۇنداق بىلدۈرمەي، يېپىق بىر شەكىلدە داۋام قىلىدۇ يەنى.
دەرۋەقە، يېقىندىن بۇيان خىتاي ھۆكۈمىتى بىر ياقتىن چەت ئەللەردىكى ئۆزىگە مايىل دۆلەتلەر ۋە ئىسلام ھەمكارلىق تەشكىلاتىغا ئوخشاش ئورگانلار ۋەكىللىرىنى ئۇيغۇر ئېلىگە ئاپىرىش، بىر قىسىم ئۇيغۇرلارنىڭ چەت ئەللەرگە چىقىشىغا رۇخسەت قىلىش ۋە يەنە بىر قىسىملىرىنىڭ يۇرتلىرىغا بېرىشىغا رۇخسەت قىلىش ئارقىلىق رايوندىكى ۋەزىيەتنىڭ نورماللىقىنى ئىلگىرى سۈرگەنىدى. دولقۇن ئەيسا ئەپەندى رادىيومىزغا قىلغان سۆزىدە خىتاينىڭ بۇ كۆز بويامچىلىق ھەرىكەتلىرىنىڭ قىسمەن ئۈنۈم بېرىپ بەزى جايلاردا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدا يولغا قويۇۋاتقان زۇلۇمىغا قارىتا ئىككىلىنىش پەيدا قىلىۋاتقانلىقىغا شاھىت بولۇۋاتقانلىقىنى ئېيتتى ئۇ بۇندىن كېيىن بىزنىڭ ۋەزىپىمىز تېخىمۇ مۈشكۈل دېدى خىتاينىڭ مۇشۇنداق ئالدام خالتىلىرىغا چۈشكەن بىر ئاچچىق تارىخلىرىمىز بار بىز شۇنىڭ ئۈچۈن چەت ئەلدىكى پائالىيەتچىلەر بولسۇن تەشكىلاتلار ۋە ياكى پۈتۈن شەرقىي تۈركىستان خەل ئۇيغۇر خەلقى سەرگەك تۇرۇشىمىز كېرەك، خىتاينىڭ نىيىتىدە ئۆزگىرىشنىڭ بولمىغانلىقىنى، بۇنىڭ بىر تاكتىك ئۆزگىرىش بولغانلىقىنى، دۇنيانى ئالداشلىرىغا تىرىشىۋاتقانلىقى، ئەمما بۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ داۋام قىلىۋاتقانلىقىنى، نىيىتىنىڭ قەبىھ بولغانلىقلىرىنى پاكىتلار بىلەن، ھۆججەتلەر بىلەن شى جىنپىڭنىڭ مۇشۇ قېتىمقى نۇتۇقلىرىنى ياخشى شەكىلدە چۈشەندۈرۈش ئارقىلىق دۇنياغا، بۇ نەرسىنى دۇنيانىڭ بۇ نەرسىدە سۈكۈت بولماسلىقى، بوشاپ قالماسلىقىغا تىرىشىشىمىز كېرەك، چۈنكى خىتاينىڭ بۇ ئالدامچى سىياسىتى بەزى دۆلەتلەردە، بەزى ئورۇنلاردا قىسمەن شەكىلدە تەۋرىنىشلەرگە سەۋەب بولۇۋاتقانلىقىغا شاھىت بولۇۋاتىمىز. مەيلى ئامېرىكىدىكى زىيارەتلىرىمىز بولسۇن، كانادادىكى بولسۇن، ياۋروپا دۆلەتلىرىدىكى زىيارەتلىرىمىز بولسۇن، ئۇچرىشىشلاردا مۇشۇنىڭغا ئوخشاش بىر ئاز ئۆزگىرىشلەر بولۇۋېتىپتۇ. بىر ئاز ياخشىلىنىش بارمۇ؟ دېگەن دەپ خىتاينىڭ بۇ ئېلىپ بېرىۋاتقان بۇ ئالدامچىلىقىغا نىسبەتەن بىر گۇمانى بولمىسا بىر تەۋرىنىشنىڭ بولۇۋاتقانلىقىنى بەزى شاھىت بولۇۋاتىمىز شۇنىڭ ئۈچۈن بىزنىڭ بۇنىڭدىن كېيىن تەشكىلاتلىرىمىزنىڭ پائالىيەتچىلىرىمىزنىڭ ۋەزىپىسى تېخىمۇ ئېغىر دېمەك بۇ ئالدىمىزدىكى كۈنلەر ئۇيغۇرلارنى بولۇپمۇ چەت ئەلدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ مەيدانىنى خىتاينىڭ بۇ قىرغىنچىلىققا شېرىك بولۇپ بولۇپ قالماسلىقتىن ئىبارەت بۇ ئىرادىسىنى تېست قىلىدىغان ئۆلچەيدىغان بىر باسقۇچقا دۇچ كېلىۋاتىمىز بىر سىناققا دۇچ كېلىۋاتىمىز
ئىلشات ھەسەن ئەپەندىمۇ رادىيومىزغا قىلغان سۆزىدە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى دۇنياغا يەنىمۇ ئاشكارىلاش غەرب دېموكراتىك ئەللىرىنى خىتايغا قارشى تەدبىر قوللىنىشقا ئىتتىرىش ئۈچۈن يەنىمۇ كۆپ خىزمەتلەر قىلىنىشى لازىملىقىنى ئېيتتى ئۇيغۇرلارنىڭ قىلىدىغىنى يەنە داۋاملىق خەلقئارا دۇنياسىنى ئويغىتىش ئۇيغۇرنىڭكى ۋەتەن ئىچىدىكى لاگېر تۈرمىلەردە يېتىۋاتقان ئۇيغۇرلارنىڭ ئاۋازى بولۇش شۇنىڭ بىلەن بىرگە ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرى ئۇيغۇر مىللىي قىرغىنچىلىقىنى ئېتىراپ قىلغان دۆلەتلەرگە خەلقئارا قانۇن بويىچە چارە تەدبىرلەر قوللىنىشقا بۇلارنى ھەيدەكلىشىمىز لازىم. شۇنداق قىلغاندا بىز بۇ مىللىي قىرغىنچىلىقنى بىر قەدەر ئاستىلاتقىلى ياكى توسىغىلى بولىدۇ.
خەۋەرلەردىن مەلۇم بولۇشىچە شى جىنپىڭنىڭ يۇقىرىدىكى يوليورۇقلىرىدىن كېيىن ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق پارتكوم دائىمىي كومىتېتى دەرھال كېڭەيتىلگەن يىغىن چاقىرغان يىغىندا ئۇيغۇر رايونلۇق پارتكومنىڭ سېكرېتارى ما شىڭرۈي سۆز قىلىپ پۈتۈن ئاپتونوم رايوندىكى ھەر دەرىجىلىك پارتىيە تەشكىلاتلىرى ۋە كەڭ پارتىيە ئەزالىرى كادىرلارنى شى جىنپىڭنىڭ سۆزىنى ئۆگىنىش ئەمەلىيلەشتۈرۈشكە چاقىرىپ

خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى باشلىغان لوندوندىكى خىتاي باش ئەلچىخانىسىنى لوندون شەھىرىنىڭ شەرق تەرىپىدىكى تاۋېر ھاملېتس رايونىغا كۆچۈرۈش پىلانى خىتاي قۇرۇلۇشى تورىنىڭ ئالدىنقى ھەپتىدە بەرگەن خەۋەرگە قارىغاندا رەسمىي شەكىلدە رەت قىلىنغان خەۋەردە خىتاينىڭ يېڭى ئەلچىخانا پىلانى ئۇيغۇر پائالىيەتچىلىرى ۋە يەرلىك تەشكىلاتلار تەرىپىدىن بىكار قىلىنغانلىقى كۆرسىتىلگەن تۆۋەندە مۇخبىرىمىز نۇرئىمان بۇ ھەقتە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ خىتاي قۇرۇلۇشى تورى يىگىرمە تۆتىنچى ئاۋغۇست كۈنى خىتاينىڭ لوندوندىكى ئەلچىخانىسىنى لوندون شەھىرىنىڭ تاۋېر ھاملېتس رايونىغا كۆچۈرۈش پىلانىنىڭ بىكار قىلىنغانلىقىنى خەۋەر قىلغانىدى بۇ خەۋەر سىياسىي پائالىيەتچىلەر ۋە كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىنىڭ قىزغىن ئالقىشىغا ئېرىشتى خەۋەرلەردىن مەلۇم بولۇشىچە خىتاينىڭ لوندوندىكى ئەڭ چوڭ مۇسۇلمانلار رايونىغا جايلاشقان ئەنگلىيەنىڭ سىمۋول خاراكتېرلىك خان جەمەت قۇرۇلۇشىنى ئۆزىنىڭ ياۋروپادىكى ئەڭ چوڭ ئەلچىخانىسىغا ئۆزگەرتىش پىلانى تامامەن رەت قىلىنغان خىتاينىڭ بۇنىڭغا قارىتا نارازىلىق بىلدۈرۈش مۆھلىتىمۇ ئونىنچى ئاۋغۇست كۈنى ئۆتۈپ كەتكەن خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى لوندوندىكى خىتاي ئەلچىخانىسىنى لوندون شەھىرىنىڭ شەرق تەرىپىدىكى تاۋېر ھاملېتس رايونىغا كۆچۈرۈش ئۈچۈن يەتتە يۈز ئەللىك مىليون فونت ستېرلىڭ مەبلەغ سالغان ئەينى ۋاقىتتىكى خەۋەرلەردە بىلدۈرۈلۈشىچە خىتاينىڭ ئەنگلىيەدە تۇرۇشلۇق ئەلچىخانىسى ئۆز ۋاقتىدا بۇ كۆچۈرۈش پىلانىنى ئەنگلىيە خىتاي مۇناسىۋىتىنىڭ ئالتۇن سەھىپىسىنى ئاچىدۇ دەپ ماختىغان خىتاينىڭ بۇ پىلانى ئىزچىل ئەنگلىيەدىكى ئۇيغۇر تىبەت خوڭكوڭلۇقلار ۋە تاۋېر ھاملېتس رايونىدىكى يەرلىك خەلقنىڭ قاتتىق قارشىلىقىغا ئۇچرىغان ۋە نەتىجىدە خىتاينىڭ بۇ رايونغا دىپلوماتىيە قەلئەسى قۇرۇش پىلانى سۇغا چىلاشقان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى لوندون ئىشخانىسىنىڭ مۇدىرى رەھىمە مەخمۇت خانىم خىتاينىڭ بۇ پىلانى ئوتتۇرىغا چىققاندىن بۇيان لوندوندا خىتاينىڭ بۇ پىلانىغا قارشى نارازىلىق ھەرىكەتلەرگە ئاكتىپ ئىشتىراك قىلغان ئۇ رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ بۇ ھەقتە ئېلىپ بارغان پائالىيەتلىرى ۋە ئۇنىڭ نەتىجىسى ھەققىدە چۈشەنچە بەردى بۇ خىتاي ئەلچىخانىسىنىڭكى يەنى يېڭى رايوندىن تاۋا ھاملېت دېگەن رايوندىن تاۋا برىدژ لوندوننىڭكى ئەڭ مەشھۇر ئېچىلىدىغان كۆۋرۈكنىڭ ئۇدۇلىغا جايلاشقان ناھايىتى چوڭ بىر ئورۇن بۇ شۇ يەرنى سېتىپ ئېلىپ بۇ يەرگە ئەمدى بىر ئوردىغا ئوخشاش بىر خىتاي ئەلچىخانىسى سالماقچى بوپتىكەندۇق بۇ خەۋەرنى ئالغاندىن كېيىن بىز مۇشۇ تاۋا ھاملېتتىكى كاۋنسىلېرس دەپ قويىمىز شۇلارنىڭكى شۇ رايون ئىشخانىنىڭكى باشلىقلىرى بىلەن ئالاقىلاشتۇق خىتاي ئەلچىخانىسىنىڭكى مۇزاكىرىلىرى بولغان ۋاقتىدا بىز رۇخسەتنى بەرمەسلىكى ئۈچۈن خوڭكوڭلۇقلار تىبەتلىكلەر ئۇنىڭدىن كېيىن خىتاي دېموكرات ئۆزىمىزدىن باشقا رابىنا خانىمنىڭكى يېتەكچىلىكى بىلەن ئاشۇ تاۋا ھاملېتتىكى مۇسۇلمانلار چۈنكى مۇسۇلمانلار ئەڭ كۆپ رايوننىڭ بىرسى تاۋا ھاملېتتىكى مۇسۇلمانلارنىڭ كۈچى بىلەن ئۇلار بۇ ئەلچىخانا سېلىنسا بۇلارنىڭكى تىنچلىقىغا تەسىر كۆرسىتىدىغانلىقى دېگەندەك نۇرغۇن ۋە قانۇن بويىچە سەۋەب كۆرسىتەلەيدىغان پۈتۈن سەۋەبلەرنى بۇلار شۇنى كۆرسەتتى ۋە بۇ خىتاي ئەلچىخانىسىنىڭكى ئۆزىنىڭكى قوشنىسى بولۇپ بۇ يەردە بولىدىغانلىقىدىن ناھايىتى كۈچلۈك ئاۋاز بىلەن قارشى چىقىدىغانلىقىنى نامايىشتا ئاڭلاتتى ئەڭ ئاخىرىدا تاۋا ھەملەتنىڭكى باش رۇخسەت بېرىش ئىدارىسىدىن رەت بولدى بۇ رەت بولغاندىن كېيىن شەھەر باشلىق نېمىسىگە ئەرز قىلغان دېگەن نېمىلەرنى ئاڭلىدۇق؟ ئەڭ ئاخىرىدا ھازىرقى ئەمدى بۇ يەرگە ئەلچىخانىنىڭ سېلىشنى رۇخسەت قىلمايدىغانلىقى ئېنىق بولدى. ئەمدى بۇ يەرنى سېتىپ ئېلىۋالغان بولغاندىكىن بۇ يەرنى قانداق ئىشلىتىدۇ؟ ئۇنى باشقا پەرەزلەر بولۇۋاتىدۇ. لېكىن ئەلچىخان سالالماسلىقى ئۇ ئېنىق.
خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى بۇ ھەقتە بەرگەن باياناتىدا ئەنگلىيە ھۆكۈمىتىنى ئۆزىنىڭ لوندوندا يېڭى ئەلچىخانا قۇرۇش پىلانىغا ياردەم بېرىشتىكى دىپلوماتىك مەجبۇرىيتىنى ئورۇنداشقا چاقىرغان مۇھاپىزەتچى گېزىتىنىڭ بۇ ھەقتە بەرگەن خەۋىرىگە قارىغاندا لوندون شەھەر باشلىقى سادىق خان بۇ يىل ئىككىنجى ئايدا ئۆزىنىڭ بۇ مەسىلىدە تاۋېر ھامىلتس رايونىنىڭ قارارىغا ئارىلىشىش سەۋەبىنىڭ يوقلۇقىنى بىلدۈرگەن رەھىمە خانىمنىڭ بىلدۈرۈشىچە تاۋېر ھامىلتس رايونىدىكى تەشكىلاتلار ئۆزلىرىنىڭ بۇ ھەقتە ھۆكۈمەتكە سۇنغان ئىلتىماسىدا ئەگەر خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ رايوندا يېڭى ئەلچىخانا تەسىس قىلسا ئەنگلىيە ھۆكۈمىتىنىڭ دۆلەت خەۋپسىزلىكىگە تەھدىت ئېلىپ كېلىدىغانلىقىنى تەكىتلىگەن خىتاينىڭ ئەلچىخانىسى خۇددى خىتاي ئۆزىنىڭكى دۆلىتى ئۆزىنىڭ زېمىنىدەك ئاشۇنداق بولىدىغان بولغاندىكىن ئۆزى نېمە خالىسا شۇنى قىلالايدۇ ئەمەسمۇ ئۇنداق بولغاندىكىن بۇ يەردە كامېرالارنىڭمۇ ئىنتايىن كۆپ ئىشلىتىپ ۋە كىشىلەرنىڭكى كىملىكىنى ئوغرىلاش يۈز تونۇش كامېرا سېستېم ئارقىلىق دېگەندەك مۇشۇ خىتاي دۆلىتى مۇشۇنداق مەركەزدىن پايدىلىنىپ ئەنگلىيە پۇقرالىرىنىڭمۇ پەقەتلام ئۇيغۇرلار خوڭكوڭلۇقلار ۋە مۇشۇ خىتايغا قارشى چىقىۋاتقان شەخسلەردىن باشقا يەنە ئەنگلىيەدىكى مۇھىم كىشىلەرنىڭمۇ مەخپىيەتلىكىنى ئوغرىلاش نېمىسىگە تېخىمۇ قولايلىق يارىتىپ بېرىدۇ ھەم دۆلەتكە بىخەتەرلىكىگە تەسىر كۆرسىتىدۇ جاسۇسلۇق نېمىسى تېخىمۇ ئاسان بولىدۇ دېگەندەك نۇرغۇن نۇرغۇن مۇشۇ سەۋەبلەرنى ئوتتۇرىغا قويۇپ ۋە ئۇلارمۇ ئايرىم خەت يېزىپ نۇرغۇن كىشىلەرنىڭكى ئىمزاسىنى توپلاپ بۇ ئەلچىخانىغا رۇخسەتنى بەرمەسلىكنى ئىلتىجا قىلدى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى مايدا لوندوندىكى تاۋېر ھامىلتس شەھەرچىسىنىڭ شەھەر باشلىقلىق سايلىمىغا قاتناشقان ۋە شۇنداقلا خىتاي ئەلچىخانىسىنىڭ تاۋېر ھامىلتس رايونىغا كۆچۈرۈلۈش پىلانىنىڭ رەت قىلىنىشىدا مۇھىم رول ئوينىغان رابىنا خان خانىم بۇ ھەقتە رادىيومىزنىڭ سورىغان سوئاللىرىغا ئېلخەت ئارقىلىق جاۋاب قايتۇردى ئۇنىڭ خېتىدە مۇنداق دېيىلگەن ئەنگلىيە ئەمەلدارلىرى ۋە لوندونلۇقلار ئەنگلىيەنىڭ ئون توققۇزىنچى ئەسىردىكى سىمۋول خاراكتېرلىك قۇرۇلۇشى بولغان خان جەمەتى پۇل قۇيۇش زاۋۇتى مەيدانىدا خىتاينىڭ يېڭى ئەلچىخانا قۇرۇش پىلانىغا بولغان ئەندىشىمىزنى ئوتتۇرىغا قويدۇق بىز شىنجاڭدىكى زۇلۇمدىن قېچىپ ئەنگلىيەگە يەرلەشكەن ئۇيغۇر ۋە باشقا تۈرك مۇسۇلمانلىرىنىڭ ئەنگلىيەدىكى بىخەتەرلىك مەسىلىسىدىن ئەندىشە قىلىمىز

رەھىمە خانىم خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ لوندوندىكى خىتاي ئەلچىخانىسىنى لوندون شەھىرىنىڭ شەرق تەرىپىدىكى تاۋېر خامىلتىس رايونىغا كۆچۈرۈش پىلانىنىڭ بىكار قىلىنىشى پائالىيەتچىلەرنىڭ بۇ ھەقتە ئېلىپ بارغان بىر قاتار ئۈنۈملۈك پائالىيەتلىرىنىڭ نەتىجىسى ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى ماۋۇ ئەلچىخانىنى توساش بۇ پائالىيەتمۇ مېنىڭچە ئەنگلىيەدە ناھايىتى بىر ياخشى بىر پائالىيەت بولدى ھەم ئۆزىمىزنىڭكى غەلىبىلىرىمىزدىن ئەڭ مۇھىم غەلىبىلەرنىڭ بىرسى مەسىلەن تاۋا خاملت غەلىبە ئاساسلىق شۇ يەردە ئولتۇرۇۋاتقان شۇ يەردە يەرلەشكەن مۇسۇلمان قېرىنداشلارنىڭكى كۈچى بىلەن بولدى ئاساسلىق كۈچ شۇلاردىن كەلدى چۈنكى ئەڭ ئاخىرىدا ئاشۇ ئۆزلىرى ئولتۇرۇۋاتقان شۇ يەردىكى ئىنسانلار بىز ماۋۇ خىتاي ئەلچىخانىسىنىڭ سېلىشىغا بىز قارشى دەپ قانۇنىي ئەڭ مۇھىم سەۋەب بولالايدىغان سەۋەبلەرنى كۆرسەتكەنلىكى ئۈچۈن بۇلار رۇخسەت ئالالمىدى. شۇنىڭ ئۈچۈن مۇشۇنداق بىر پائالىيەتلەردە يالغۇز ئۆزىمىزلام يېگانە نېمە قىلماي، بۇنىڭغا مۇشۇنداق ناھايىتى ئەقىللىق كىشىلەرنىڭ مىسالغا رابىنە خان دېگەن خانىمدەك ئاشۇنداق ئىچكى نېمىنى ياخشى بىلىدىغان كىشىلەرنىڭكى يېتەكچىلىكى ۋە شۇلارنىڭكى مەسلىھەتى بىلەن ھارماي تالماي شۇ ئىشنى قىلغان ۋاقىتتا ئەڭ ئاخىرىدا بىر نەتىجىسىنى كۆرگىلى بولىدىكەن شۇنىڭغا بۇنىڭدىن بىز ھەممىمىز بەك خوش بەك سۆيۈندۇق مەلۇم بولۇشىچە خىتاي ئەلچىخانىسىنى كۆچۈرۈشنى پىلانلىغان لوندون مۇنارىنىڭ ئۇدۇلىدىكى بۇ بىنا يەتتە يۈز مىڭ كىۋادرات مېتىر كېلىدىغان بولۇپ خىتاينىڭ ۋاشىنگتوندىكى ئەلچىخانىسىنىڭ يەر كۆلىمىنىڭ ئىككى ھەسسىسىگە باراۋەر كېلىدىكەن

خەتتاتلىق مائارىپى بويىچە ئۇيغۇر ئېلىدىكى بىر مىڭ بەش يۈزدىن ئارتۇق تايانچ ئوقۇتقۇچىغا يۈزتۇرانە دەرس ئۆتكەن ۋە خىتاي خەتتاتلىق ئوقۇتقۇچىلىرىدىن ئوتتۇز بەش مىڭ ئادەم قېتىمنى تور ئارقىلىق يېتىشتۈرگەن ئۇنداقتا ئۇيغۇر ۋە چەت ئەللىك مۇتەخەسسىسلەر بۇ ھەقتە نېمە دەيدۇ تۆۋەندە دىققىتىڭلار مۇخبىرىمىز ئۇيغارنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسىدا بولسۇن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدە شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇش شوئارى ئاستىدا خىتاي تىلى ۋە خەتتاتلىقنى تەرەققىي قىلدۇرۇشى مۇتەخەسسىسلەرنىڭ قاتتىق ئەيىبلىشىگە ئۇچرىدى

ئوتتۇز بەش مىڭ ئادەم قېتىمنى تور ئارقىلىق يېتىشتۈردى. شىنجاڭدىكى توققۇز ۋىلايەت، ئوبلاست، شەھەردىكى ئون بەش ئوتتۇرا باشلانغۇچ مەكتەپتە خىتاي تىل يېزىقى خەتتاتلىق سىنىپىنى ياردەم قىلىپ قۇردى. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا خىتاي خەتتاتلىقىنى ئۆگىتىشى، تەرغىب قىلىشى ۋە خىتاي مائارىپ سىياسىتى ھەققىدە رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان ئانتروپولوگ، ئۇيغۇرشۇناس دوكتور رۇنې ستېنبېرگ خىتاي تىلى ۋە خەتتاتلىقىنىڭ ئۇيغۇرلارغا تېڭىش سىياسىتى ئۇيغۇرلارنى ئاسسىمىلياستسىيە قىلىشنىڭ تىپىك مىسالى، دېدى.
ئۇيغۇرچە خەتتاتلىققا كەلسەك، ھازىر بەك كۆپ بولماسلىقى مۇمكىن، يوق بولۇپ كەتكەن بولۇشى مۇمكىن. ئىككى مىڭ ئونىنچى يىلدىن ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلغىچە مەن ۋەتەنگە بېرىپ كېلىپ تۇرغان ۋاقتىمدا ئۇيغۇرچە خەتتاتلىق بەك داڭقى چىققان، بەك تونۇلغان. شۇ ۋاقىتتا شۇ ئۇيغۇر ئارتىسلار، ئۇيغۇر رەسساملار، ئۇيغۇر خەتتاتلىقنى ياخشى يازالايدىغانلار چىقىپ، شۇنى بىلىپ، ئۇيغۇر كىملىكىنى كۈچەيتىش، ئۇيغۇر كىملىك ھېسسىياتىنى چوڭقۇرەيتىش ئۈچۈن قىلغان شۇنداق ھەرىكەت ئامىلى بولغان. ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن كېيىن مەن ئۇيغۇرچە خەتتاتلىق كۆرۈپ باقمىدىم. بۇرۇندىن قالغان ئاشۇ ئۆزبېكىستانغا ياكى ئوتتۇرا شەرققە قاراپ تەسىر ئالغان بۇرۇنقى كونا قەدىمكى ئۇيغۇرلارنىڭكى خەتتاتلىققا قاراپ ئۆزىنىڭ خەتتاتلىقنى قىلغان ئادەملەرنىڭكى خەتتاتلىقى مېنىڭچە يوق بولۇپ كەتكەن بولۇشى مۇمكىن. ھەممەيلەن خىتايچە سۆزلىسە ياخشى بولاتتى دەپ قارايدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە ئۇيغۇرلارنى مەدەنىيەت جەھەت تىنمۇ ئاسسىمىلياتسىيە قىلدۇرماقچى. ئۇنىڭ ئىچىگە تىلمۇ ئەلۋەتتە كىرىدۇ. تىل ئۇنىڭ ئاسسىمىلياتسىيە، مەدەنىي ئاسسىمىلياتسىيەنىڭ ئىچىدىكى مۇھىم بىر ئامىلى بولىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇيغۇرلارنى ئاسسىمىلياتسىيە قىلىش ئۈچۈن ئۇلارنىڭكى تىلنى يوق بولۇپ كەتسە ئۇلارغا ھۆكۈمەتكە پايدىسى بولىدۇ دەپ قارايدۇ.
ئامېرىكىدا ياشاۋاتقان تونۇلغان ئۇيغۇر فوتوگراف خەتتات ئابلىكىم ئەمەت ئۇيغۇر خەتتاتلىقىنىڭ كېلىپ چىقىشى، تەرەققىياتى ۋە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر تىلى ۋە خەتتاتلىق سىياسىتى ھەققىدە سۆز قىلىپ، ئۇيغۇر خەتتاتلىقىنىڭ تارىخى ناھايىتى ئۇزۇن، خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قارشى تىل ۋە مائارىپ سىياسىتى تۈپەيلى ئۇيغۇر تىلى ۋە خەتتاتلىقى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن بۇيان چەكلىنىپ زاۋاللىققا يۈز تۇتتى، دېدى.
ئۇيغۇرلار تارىختا ئەڭ كۆپ يېزىق قوللانغان مىللەت مۇشۇ خەتتاتلار دېگەن ئەمدى ئوردىدا، ھۆكۈمەتنىڭ ئالاقە ئىشلىرىدا شۇنداق تىككۈچىلىك، شۇنداقلا يۇقىرى مەرتىۋە خىزمەتلەردە بولۇپ كەلگەچكە. بۇرۇن ئەمدى خەتتاتلار ناھايىتى ئەتىۋارلانغان يۈسۈپ خاس ھاجىپ، مەھمۇت قەشقەرى قاتارلىق بىزنىڭكى داڭلىق ئالىملىرىمىز ئەينى ۋاقتىدا مۇشۇ ئۆزىنىڭ ئەسەرلىرىنى يۇقىرى سەۋىيەدىكى بىلىمى بىلەن بايان قىلىپ قالماي، يەنە شۇ زامانىسىنىڭ ئۇستا خەتتاتلىرىدىن بولغاچقا شۇ خەتتاتلىق ماھارەتلىرى بىلەن ئەنە شۇ بۈيۈك ئەسەرلەرنى يېزىپ چىققان. ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن باشلاپ ئۇيغۇر تىل يېزىقىنى مائارىپتا چەكلىگەندىن كېيىن، مېنىڭچە بۇ خەتتاتلىق سەنئىتىمۇ شۇنىڭ بىلەن بىللە توختاپ قالدى. شۇ خەتتاتلار ئۇنىڭدىن كېيىن ئەمدى خەتتاتلىق ئىجادىيىتى بىلەن شۇغۇللىنىش ئىمكانىيىتى بولمىدى دەپ ئويلايمەن ئۇلاردىن.

تۈركىيەدىكى ئۇيغۇر ئاكادېمىيەسى ۋەقپىنىڭ رەئىسى ئىستانبۇل بايكەنت ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئوقۇتقۇچىسى تىلشۇناس دوكتور مەغپىرەت كامال خانىم خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدا كۈچەپ يولغا قويۇۋاتقان ئاتالمىش خىتاي تىلى ۋە خەتتاتلىق سىياسىتى ھەققىدە رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلدى.
ئۇيغۇر تىلى قەدىمكى تىللارنىڭ بىرسى، ئۇنىڭ ئۈستىگە ئۇيغۇرلار ناھايىتى بۇرۇنلا يېزىق ئىشلىتىشكە باشلىغان، ئەڭ قەدىمكى بىزنىڭ يېزىق بىلەن قالدۇرۇپ كەتكەن مەڭگۈ تاشلىرىمىزمۇ ئالتىنچى، سەككىزىنچى ئەسىرلەرگە توغرا كېلىدۇ. شۇ چاغلاردىن تارتىپ. لا يېزىق ئىشلەتكەن، ھەتتا بەلكى ئۇنىڭدىنمۇ بۇرۇن يېزىق ئىشلەتكەن بولۇشى مۇمكىن، چۈنكى ئۇ چاغدا مۇشۇ مەڭگۈ تاشلاردىكى ئىپادىلەش شەكلىدىن، ئىملا قائىدىلىرىدىن قارىغان ۋاقتىدا ئەمدى خېلى بۇرۇنلا يېزىق ئىشلىتىشكە باشلىغانلىقىنى كۆرۈشكە بولىدۇ ھەم بىزگىچە كېلەلىگەن مەڭگۈ تاشلارنىڭكى ۋاقتى شۇ يەتتىنچى، سەككىزىنچى ئەسىرلەرگە توغرا كېلىدۇ. ئۇنىڭدىن كېيىن ھازىرغىچە ئۇيغۇرلار ھېلىقى داۋاملىق ھېلىقى توختاپ قالماي، ئۈزۈلۈپ قالماي يېزىق ئىشلىتىپ كەلگەن خىتاي ئەمدى ئۇيغۇرنىڭكى ما مەدەنىيىتىنى ساقلاپ قالاي، ما مەدەنىيىتىنى يوق قىلاي دېگىنى يوق. ئەلۋەتتە پۈتۈنلەي ئۇيغۇرنىڭكى سەنئىتىنىڭ ھەممىسىنى ھەر تەرەپتىن يوق قىلىشقا ياكى ئۆزگەرتىشكە تىرىشىۋاتىدۇ. بۇ ئەمدى يېزىق دېگەن بىر مىللەتنىڭكى ئەمدى مەدەنىيەتلىك. ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىدىغان ناھايىتى مۇھىم مەزمۇننىڭ بىرسى دە ئەمدى بۇنى يوقاتقان چاغدا ئەلۋەتتە ئۇنىڭكى قانداق تەرەققىي قىلىپ بۇ يېزىقنىڭكى ئۇيغۇرلارنىڭ قولىدا قانداق ئىشلەنگەنلىكىنى قانداق يۇقىرى سەۋىيەگە ئىگە بولغانلىقىنى كۆرسىتىدىغان بىر تەرەپ مۇشۇ خەتتاتلىق سەنئىتى شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇ يېزىقنى يوق قىلغان ئادەم ئەلۋەتتە بۇنىمۇ يوق قىلىدۇ ئەمدى ئۆزىنىڭكى خەتتاتلىقىنى تەرەققىي قىلدۇرۇپ ئۇيغۇرلارنىڭكى خەتتاتلىق سەنئىتىنى يوق قىلىش پەقەت تاجاۋۇزچىلارنىڭ قىلىدىغان ئىشلىرىدىن بىرسى. ئۇيغۇرنىڭكى خەتتاتلىقىنى چەكلەپ ياكى چەتكە قېقىپ، ئۆزىنىڭ خەتتاتلىقىنى راۋاجلاندۇرۇپ، مەجبۇرىي ھالدا بىر باشقا مىللەتكە ئۆزىنىڭكى پۈتۈن مەدەنىيەت ئالاھىدىلىكىنى تېڭىشقا ئۇرۇنۇش. كېيىنكى ۋاقىتلاردا ئەمدى بىزنىڭكى دۆلىتىمىزدىكى خەتتاتلىق سەنئىتىنىڭ قانچىلىك تەرەققىي قىلغانلىقىنى ھەممىمىز بىلىمىز. بۇنى پۈتۈنلەي ئەمدى يوق قىلىپ ھازىر. خىتاي ئۆزىنىڭكى مەدەنىيىتىنى كۈچەپ تەرغىب قىلىشقا باشلاپتۇ، بۇ مانا مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقى دەپ قاراشقا بولىدۇ. ئاخىردا خەتتات ئابلىكىم ئەمەت ئەپەندى ۋەتەندە زاۋاللىققا يۈز تۇتقان ئۇيغۇر تىلى ۋە خەتتاتلىقىنى چەت ئەلدە ساقلاپ قالغىلى بولىدىغانلىقىنى كۆرسەتتى. مۇشۇنىڭدا ھېلىقى بىزنىڭ چەت ئەلدە تۇرۇۋاتقان ئەمدى خەتتاتلىرىمىز بەك ئاز ساندىچۇ. ئەمدى مۇشۇنىڭغا ئەمدى بىر ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرى كۆڭۈل بۆلسە، دۇنيادىكى ھەر قايسى ئۇيغۇر مەسىلىسىگە كۆڭۈل بۆلىدىغان، ئۇيغۇر مەدەنىيىتى، مائارىپىنى ساقلاپ قېلىشنى بىر مۇھىم ئىش دەپ قارايدىغان ئورۇنلار مۇشۇ ئىشقا كۆڭۈل بۆلسە، بالىلار ئوقۇشلىقى ئاساسىدىكى خەتتاتلىق دەرسلىك ماتېرىياللارنى تۈزۈپ چىقساق، ئانا تىل دەرسىنى ئۆتۈش بىلەن بىللە خەتتاتلىق ساۋاتلىرىنى بالىلارغا ئۆگەتسەك، مېنىڭچە ئۈنۈمى ياخشى بولىدۇ ھەم ساقلاپ قالالايمىز دەپ قارايمەن. تەڭرىتاغ تورىنىڭ سەككىزىنچى ئاينىڭ ئون سەككىزىنچى كۈنىدىكى مەزكۇر خەۋىرىدە قەشقەر كونىشەھەر ناھىيەسى توققۇزاق بازارلىق مەركىزىي باشلانغۇچ مەكتەپنىڭ ئوقۇتقۇچى ئوقۇغۇچىلار ۋە ۋەكىللىرى ۋە قەشقەر شەھەرلىك ئون ئىككىنچى ئوتتۇرا مەكتەپنىڭ ئوقۇغۇچىسى ئىبراھىم تۇرسۇن ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق خىتاي تىل يېزىق خەتتاتلىق تەربىيەسى ۋە جۇڭخۇا مەدەنىيىتى تەتقىقات ئۆگىنىش ساياھىتى پائالىيىتىگە قاتناشتى دېگەن. بىز مائارىپ نازارىتى ۋە يۇقىرى تىلغا ئېلىنغان مەكتەپلەرگە تېلېفون قىلىپ خىتاي تىل يېزىق خەتتاتلىق سىنىپى ھەققىدە ئۇچۇر ئېلىشقا تىرىشقان بولساقمۇ ئۇلار تېلېفونلىرىمىزغا جاۋاب بەرمىدى.
قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار بۇ پروگراممىنى ۋاشىنگتوندىن ئۇيغار تەييارلىدى.

خىتاي مەركىزىگە كېتىش شەرتى بىلەن ھىندىستاندىكى ئەنگلىيە دائىرىلىرىنىڭ تۈرمىسىدىن قويۇپ بېرىلگەن مۇھەممەد ئىمىن بۇغرا بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق ئۈچىنچى يىلى تۆتىنچى ئايدا ھاۋا ھۇجۇمىنىڭ پاراكەندە قىلىشىغا ئۇچراۋاتقان گومىنداڭ ھۆكۈمىتىنىڭ ۋاقىتلىق پايتەختى چۇڭچىڭغا يېتىپ بارىدۇ. مۇھەممەت ئىمىن بۇغرانىڭ سىياسىي ھاياتىم ناملىق بىيوگرافىك خاتىرىسىگە قارىغاندا، ئۇنى چۇڭچىڭدا ئەيسا يۈسۈپ ئالپتېكىن باشچىلىقىدىكى شەرقىي تۈركىستانلىق مۇھاجىرلار بىلەن گومىنداڭ ھۆكۈمىتىنىڭ بىر قىسىم ئەمەلدارلىرى كۈتۈۋالىدۇ. مۇھەممەت ئىمىن بۇغرا ئۆزىنىڭ بىيوگرافىك خاتىرىسىدە ئەيسا ئەپەندى بىلەن چۇڭچىڭدا ئۇزۇن سۆھبەتلەشكەنلىكى، شەرقىي تۈركىستاننىڭ كېلەچىكى ئۈچۈن ھازىرچە سىياسىي كۈرەش يولىنى تۇتۇش ۋە ئالىي مۇختارىيەت ھوقۇقىنى قولغا كەلتۈرۈشكە تىرىشىش توغرۇلۇق پىكىر بىرلىكىگە كەلگەنلىكىنى تىلغا ئالىدۇ. تۈركىيە ئەگەي ئۇنىۋېرسىتېتى تۈرك دۇنياسى تەتقىقات ئىنستىتۇتىنىڭ پىروفېسسورى ئالىمجان ئىنايەت ئەپەندى بۇغرانىڭ خاتىرەلىرىدىكى مەلۇماتلارغا ئاساسەن بۇغرا بىلەن ئەيسا ئەپەندىنىڭ ئەينى ۋاقىتنىڭ سىياسىي شارائىتىغا كۆرە شەرقىي تۈركىستاننىڭ كېلەچىكى ئۈچۈن بەش ماددىلىق سىياسىي كۈرەش پىرىنسىپىنى بەلگىلەپ چىققانلىقىنى تەكىتلەيدۇ. مۇھەممەت ئىمىن بۇغرا چۇڭچىڭدا ئەيسا يۈسۈپ ئالپتېكىن ئەپەندى بىلەن ئۇزۇن مۇزاكىرىلەر نەتىجىسىدە مۇنداق بەش ماددىلىق سىياسىي پىرىنسىپنى بەلگىلەپ چىققان. بىرىنچى، خىتاي ھۆكۈمىتىدىن ھازىرغىچە مۇستەقىللىق تەلەپ قىلماي، مۇختارىيەت تەلەپ قىلىش. ئىككىنچى، مۇختارىيەت تەلىپىمىز ئۈچۈن خىتاي ھۆكۈمىتىگە ۋە ھەرقايسى رەسمىي قۇرۇلتايلىرىغا تەلەپنامە يوللاش. ئۈچ، ئۆز تەرىپىمىزدىن تۈركچە نەشرىيات چىقىرىش. مىللىتىمىزگە مۇختارىيەت ھەققىدە توغرا تەربىيە بېرىش. تۆتىنچى، مۇختارىيەت ئېلىنغاندىن كېيىن ئازاد بىر ھاۋا ئىچىدە مىللىتىمىزنىڭ سىياسىي مەپكۇرىسىنى مىللەتچىلىك نۇقتىسىدا بىرلەشتۈرۈپ، ھەرقانداق ئەجنەبىي ھاكىمىيەتنى قوبۇل قىلمايدىغان سەۋىيەگە كۆتۈرۈش ئۈچۈن مىللىتىمىزنىڭ سىياسىي ئېڭىنى ئۆستۈرۈش، ئىقتىسادىي ئەھۋالىنى ياخشىلاش، مائارىپ ۋە مەدەنىيىتىنى يۇقىرى كۆتۈرۈش. بەشىنچى، تۈركىستان ئاھالىسىنىڭ ئىلمىي ۋە سىياسىي سەۋىيەسى مۇستەقىللىققا مۇۋاپىق بىر سەۋىيەگە يەتكەندىن كېيىن ئىككىنچى باسقۇچتا مۇستەقىللىق تەلىپىنى ئوتتۇرىغا قويۇش.
مۇھەممەد ئىمىن بۇغرانىڭ چۇڭچىڭدا مەسئۇد سابىرى ۋە ئەيسا ئەپەندىلەر بىلەن بىرلىكتە ئېلىپ بارغان سىياسىي كۈرەش پائالىيەتلىرى ئۆز دەۋرىدە گومىنداڭ مەركىزىدىكى سىياسىي ئەربابلارنىڭمۇ دىققىتىنى قوزغىغان ئىدى. ئامېرىكادا ياشاۋاتقان مۇستەقىل تەتقىقاتچى تاران ئۇيغۇرنىڭ ئىلگىرى سۈرۈشىچە، ئۇلارنىڭ بەش ماددىلىق سىياسىي كۈرەش پىرىنسىپى گومىنداڭ مەركىزىدىكى ئوڭچىلار بىلەن سولغا مايىل سىياسەتچىلەرنىڭ ئوخشىمىغان ئىنكاسلىرىنى قوزغاش بىلەن بىر ۋاقىتتا يەنە ئۆز دەۋرىدىكى چۇڭچىڭنىڭ سىياسىي ھاۋاسىغا مەلۇم دەرىجىدە تەسىرلەرنى كۆرسەتكەنلىكى مەلۇم. مەمتىمىن بۇغرا ئەپەندى چۇڭچىڭگە كەلگەندىن كېيىن ئۆزىنىڭ سەپداشلىرى بىلەن بىللە بەش ماددىلىق ھەرىكەت مىزانىنى تۈزۈپ چىقىدۇ. مەمتىمىن بۇغرا ئەپەندى شۇ ھەرىكەت مىزانى ئاساسىدا ئېلىپ بارغان بىر قاتار پائالىيەتلەر، يەنى قەلەم كۈرەشلىرى گومىنداڭنىڭكى يۇقىرى قاتلام ئەربابلىرى ئارىسىدا ئوخشىمىغان ئىنكاسلارنى يارىتىدۇ، شۇنداقلا ئەينى ۋاقىتتىكى چۇڭچىڭنىڭ سىياسىي ھاۋاسىغىمۇ مەلۇم دەرىجىدە تەسىر كۆرسىتىدۇ دەپ قارايمەن. بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇزىنچى يىللارنىڭ باشلىرىدا قوراللىق ئىنقىلابقا رەھبەرلىك قىلىپ، خوتەن ئىسلام ھۆكۈمىتىنى قۇرغان ۋە مىللىي مۇستەقىللىقتىن باشقا ھەرقانداق بىر چىقىش يولنى رەت قىلغان مۇھەممەد ئىمىن بۇغرا، ئون يىللىق سىياسىي مۇساپىرلىق ھاياتىدىن كېيىن نېمە ئۈچۈن تىنچ ئۇسۇلدا سىياسىي كۈرەش ئېلىپ بېرىش ۋە ۋاقتىنچە ئالىي مۇختارىيەت ھوقۇقىنى قولغا كەلتۈرۈشتىن ئىبارەت ئىككىلەمچى سىياسىي يولنى تاللىۋالدى؟ پىروفېسسور ئالىمجان ئىنايەتنىڭ قارىشىچە، بۇغرانىڭ گومىنداڭ مەركىزىدە سىياسىي كۈرەش ئېلىپ بېرىش ئارقىلىق مۇنقەرز ۋەتىنى ئۈچۈن ئالدى بىلەن ئالىي مۇختارىيەت ھوقۇقىنى قولغا كەلتۈرۈش يولىنى تاللىۋېلىشى، ئۇزۇن مەزگىللىك ئويلىنىشلاردىن كېيىن ئېلىنغان بىر قارار ئىكەن. بۇ بەش ماددىلىق سىياسىي پرىنسىپ نەزەرىيە جەھەتتىن شۇ دەۋرگە نىسبەتەن ناھايىتى ياخشى ئوتتۇرىغا قويۇلغان سىياسىي كۈرەش يولى بولسىمۇ، خىتاينىڭ ئاسسىمىلياتسىيىنى مەركەز قىلغان مىللەتلەر سىياسىتى نۇقتىسىدىن ئېيتقاندا رېئاللىققا ئايلىنىشى مۇمكىن ئەمەس ئىدى. بۇغرا ۋە ئەيسا ئالپتېكىن ئەپەندىلەر بەش ماددىلىق بۇ سىياسىي پىرىنسىپنى شۇ دەۋرنىڭ خەلقئارالىق ۋەزىيىتى، خىتاينىڭ ئىچكى دىنامىزمى، ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ سىياسىي، ئىقتىسادىي ۋە مەدەنىيەت ئەھۋالى قاتارلىق ئامىللارنى ئانالىز قىلىش نەتىجىسىدە بىر ئۈمىد، بىر ئىمكان، بىر پۇرسەت دەپ قارىغان بولۇشى مۇمكىن.
دېگەندەك، بۇغرا قاتارلىق ئۈچ ئەپەندىلەرنىڭ شەرقىي تۈركىستان ئۈچۈن ئالىي مۇختارىيەت ھوقۇقىنى قولغا كەلتۈرۈش يولىدىكى سىياسىي كۈرەشلىرى، گومىنداڭ مەركىزىدىكى چېن لىفۇ، چېن گوفۇ قاتارلىق ئوڭ قانات خىتاي مىللەتچىلىرىنىڭ قاتتىق قارشىلىقىغا، سۇن جۇڭشەننىڭ ئوغلى سۇن كې ۋەكىللىكىدىكى سول قانات خىتاي دېموكراتچىلىرىنىڭ بەزىدە شەرتلىك قوللىشى، بەزىدە سۈكۈت قىلىپ بىتەرەپ تۇرۇۋېلىشىدەك مۇرەككەپ، پوزىتسىيەسىگە دۇچ كېلىدۇ. گومىنداڭ ئەربابلىرى ئارىسىدىكى ئوڭ قانات مىللەتچىلەر، يەنى چېن لىفۇ، چېن گوفۇ، كۇڭ شياڭشى قاتارلىقلارنى ئاساس قىلغان بىر تۈركۈم ھەربىي ۋە سىياسىي ئەمەلدارلار مەمتىمىن بۇغرا ئەپەندى باشچىلىقىدىكى شەرقىي تۈركىستانلىق سىياسىي پائالىيەتچىلەرنىڭكى ئېلىپ بارغان پائالىيەتلىرىگە ئوچۇق-ئاشكارا ھالدا، بەزىدە بولسا جياڭ جيېشىغا مەخپىي دوكلات ۋە تەلەپلەرنى يوللاش ئارقىلىق قارشىلىق كۆرسىتىشنى ئىزچىل توختاتمايدۇ. گومىنداڭنىڭ ئىچىدىكى ئوڭچىلارغا نىسبەتەن مەلۇم دەرىجىدە مۆتىدىلرەك ھېسابلىنىدىغان سۇن جۇڭشەننىڭ ئوغلى سۇن كې شۇنداقلا خىتاي زىيالىيلىرىدىن جۇ جياخۇا يۈ يورېن قاتارلىقلار مەمتىمىن بۇغرا ئەپەندى باشچىلىقىدىكى شەرقىي تۈركىستانلىق سىياسىي پائالىيەتچىلەرنىڭكى ئېلىپ بارغان پائالىيەتلىرى سىياسىي تەلەپ ۋە تەكلىپلىرىگە نىسبەتەن مەلۇم دەرىجىدە مايىللىقىنى بىلدۈرىدۇ ھېسداشلىق قىلىدۇ، شۇنداقلا مەلۇم دەرىجىدە قوللايدۇ.
مۇھەممەت ئىمىن بۇغرا بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىقىنچى يىللارغا ئائىت خاتىرەلىرىدىمۇ ئۆزلىرىنىڭ چۇڭچىڭدا بېكىتكەن بەش ماددىلىق سىياسىي پىرىنسىپى ۋە شۇ بويىچە ئېلىپ بارغان سىياسىي كۈرەشلىرىگە قارىتا گومىنداڭ ھوقۇق مەركىزىدىكى ئوڭ سول ئىككى گۇرۇھقا مەنسۇپ يۇقىرى قاتلام خىتاي سىياسىيونلىرىنىڭ ئوخشىمىغان ئىككى خىل پوزىتسىيەدە بولغانلىقىنى تىلغا ئالىدۇ. پىروفېسسور ئالىمجان ئىنايەتنىڭ شەرھلىشىچە، گەرچە سۇن كې ۋەكىللىكىدىكى سولغا مايىل خىتاي دېموكراتچىلىرى ئۈچ ئەپەندىلەرنىڭ سىياسىي تەلەپلىرىگە ھېسداشلىق قىلغاندەك كۆرۈنسىمۇ، ئەمما چېن گوفۇ، ۋۇ جۇڭشىن قاتارلىق ئوڭ قانات مۇتەئەسسىپ خىتاي مىللەتچىلىرى ئۇلارغا جان جەھلى بىلەن قارشى چىققان. ھەتتا شەرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇرلارنى ئاساس قىلغان تۈركىي تىللىق خەلقلەرنىڭ خىتايدىن پەرقلىق ئايرىم مىللەت ئىكەنلىكىنىمۇ ئېتىراپ قىلمىغان.
مۇھەممەتئېمىن بۇغرانىڭ خاتىرىلىرىدە ئېيتىشىچە بەش ماددىلىق سىياسىي كۈرەش پروگراممىسىغا قارىتا خىتايدا گومىنداڭ ھۆكۈمەت دائىرىلىرىدە ئىككى خىل پوزىتسىيە ئوتتۇرىغا چىققان سۇن جۇڭشەننىڭ ئوغلى دوكتور سۇن فۇ ۋەكىللىكىدىكى بىر قىسىم خىتاي دېموكراتچىلىرى بۇ سىياسىي كۈرەش پروگراممىسىنى قوللىغان بولسا چېن گوفۇ ۋەكىللىكىدىكى مۇتەئەسسىپ قانات قەتئىي قارشى چىققان ۋە ئۈچ ئەپەندىلەرنىڭ پائالىيەتلىرىنى توسۇشقا تىرىشقان بۇغرانىڭ بايانىغا قارىغاندا مۇتەئەسسىپ قانات ئۇيغۇرلارنىڭ ئايرىم بىر مىللەت ئىكەنلىكىنى ئېتىراپ قىلمىغان تۈرك مىللىتىنى خىتاي مىللىتىنىڭ بىر پارچىسى دەپ قارىغان تۈركىستان تۈركلىرىنىڭ ھېچقانداق سىياسىي مەۋجۇدىيىتىنى تونۇمىغان ۋە بۇلارنىڭ غايىسى تۈرك مىللىتىنى يۇتۇش ۋە ئاسسىمىلياتسىيە قىلىپ تارىخ سەھنىسىدىن يوقىتىش بولغان بۇ غايە ئۈچۈن گومىنداڭ پارتىيە تەشكىلات مىنىستىرلىكى تارمىقىدا مەخسۇس تەشۋىقات ئىدارىسى قۇرۇپ چىققان.
شۇنداق بولۇشىغا قارىماي، خىتاي مەركىزىدە سىياسىي پائالىيەت ئېلىپ بېرىۋاتقان بۇغرا قاتارلىق سەرخىللار گومىنداڭ ھاكىمىيىتىنىڭ يۇقىرى قاتلىمىدىكى ئوڭ سول ئىككى گۇرۇھ ئوتتۇرىسىدىكى توقۇنۇش ۋە يوچۇقلاردىن ئۇستىلىق بىلەن پايدىلىنىشقا تىرىشىدۇ. تاران ئۇيغۇرنىڭ تەكىتلىشىچە، مۇھەممەد ئىمىن بۇغرانى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئۈچ ئەپەندىلەر بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىقىنچى يىللارنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدىكى خىتاينىڭ ۋاقىتلىق پايتەختى چۇڭچىڭدا گومىنداڭ ھوقۇق مەركىزىدىكى بىر بىرى بىلەن پۇت تېپىشىۋاتقان بۇ ئىككى گۇرۇھنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى يوچۇقلاردىن پايدىلىنىپ، ئۆز تەلەپلىرىنى ئوتتۇرىغا تاشلاشقا مۇۋەپپەق بولغان. مەمتىمىن بۇغرا ئەپەندى باشچىلىقىدىكى پائالىيەتچىلەرمۇ ئەلۋەتتە گومىنداڭنىڭ ئىچىدە شەكىللەنگەن نىسپىي ھالدىكى بۇ ئىككى گۇرۇھنىڭكى ئوتتۇرىسىدىكى توقۇنۇشلار ياكى بولمىسا مۇنازىرىلەردىن پايدىلىنىپ تۇرۇپ ئۆزىنىڭكى سىياسىي تەشەببۇسلىرىنى ئوتتۇرىغا قويۇشقا نايىل بولىدۇ.
پىروفېسسور ئالىمجان ئىنايەتنىڭ ئىلگىرى سۈرۈشىچە، خىتاي مەركىزىدە سىياسىي كۈرەش ئېلىپ بېرىۋاتقان ئۈچ ئەپەندىلەر ئۆزلىرىنىڭ سىياسىي ۋە باشقا جەھەتلەردىكى مول بىلىملىرى، تەجرىبىلىرى، شۇنداقلا سۇن جۇڭشەننىڭ ئۈچ مەسلەك تەلىماتىدىكى مىللەت مەسلىكىدە ئوتتۇرىغا قويۇلغان مىللەتلەرنىڭ ئۆز تەقدىرىنى ئۆزى بەلگىلەش ھوقۇقىنى تۇتقا قىلىپ، ئالىي مۇختارىيەت تەلىپىنىڭ سىياسىي قانۇنىي ئاساسىنى كۆرسەتمەكچى بولغان. ئوڭ قانات مۇتەئەسسىپ خىتاي مىللەتچىلىرى ئۈستۈنلۈكنى ئىگىلىگەن گومىنداڭ ھاكىمىيەت مەركىزىدە ئۈچ ئەپەندىلەرنىڭ سىياسىي تەلەپلىرىنىڭ رېئاللىشىشى مۇمكىن بولمىسىمۇ، ئەمما ئۇلار ئۆز ئىمكانلىرى يەتكەن دائىرىدە سىياسىي دەۋاسىنى داۋام قىلغان. بۇ ئەھۋالغا قارشى بۇغرا، ئەيسا يۈسۈپ ئالپتېكىن ۋە مەسۇت سەبرى بايقوزى ئەپەندىلەر ئىلمىي دەلىللەرگە تايىنىپ تۇرۇپ ئۆز پىكىرلىرىنى مۇداپىئە قىلىشقا تىرىشقان. بۇنىڭ ئۈچۈن سۇن جۇڭشەننىڭ سەنمىنجۇيى يەنى ئۈچ مەسلەك ناملىق ئەسىرىدىكى ئاشۇ مۇسۇلمان تۈرك مىللىي مۇختارىيەت قانۇنىي باراۋەرلىك دېگەندەك ئىبارىلەرنى دەلىل قىلىپ قوللانغان خىتاي چېگرىسى ئىچىدىكى مىللەتلەرگە مۇختارىيەت بېرىش شۇ دەۋردە گومىنداڭ پارتىيىسى پروگراممىسىدا ھەم خىتاي كوممۇنىست پارتىيىسى پروگراممىسىدا ئورۇن ئالغان بۇ ئەينى دەۋردىكى خەلقئارالىق سىياسىي ۋەزىيەتنىڭ قىستىشى ۋە ئېھتىياجى بىلەن ئوتتۇرىغا قويۇلغان نەزەرىيە ئىدى. ئۇيغۇرلارنى ئاسسىمىلياتسىيە قىلىپ يوقىتىشنى سىياسىي غايە قىلغان بىر ھۆكۈمەتنىڭ مۇختارىيەت ھوقۇقى بېرىشى مۇمكىن ئەمەس ئىدى. خىتاي دېموكراتلىرىمۇ ئۈچ ئەپەندىنىڭ سىياسىي كۈرەش پروگراممىسىنى نەزەرىيە جەھەتتىن قوللىغان بىلەن ئەمەلىيەتتە ئۇيغۇرلارنىڭ ئالدى بىلەن مۇختارىيەتنى قولغا كەلتۈرۈپ ئىككىنچى باسقۇچتا مۇستەقىل بولۇشنى خالايدۇ دەپ قارىغىلى ۋە ئېيتقىلى بولمايدۇ.
يېقىنقى يىللاردىن بۇيان تەيۋەن دۆلەتلىك تارىخ سارىيى مەخپىيەتلىكىنى ئاشكارا قىلغان بىر قىسىم تارىخىي ئارخىپ ھۆججەتلىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە، بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىقىنچى يىللاردا گومىنداڭنىڭ ھاكىمىيەت مەركىزىدە بىر بىرى بىلەن پۇت تېپىشكەندەك كۆرۈنگەن ئىككى گۇرۇھ ئوتتۇرىسىدىكى سىياسىي توقۇنۇشلار قايسى دەرىجىدە بولۇشىدىن قەتئىينەزەر، ئۇلارنىڭ خىتاينىڭ زېمىن پۈتۈنلۈكى، شۇنداقلا شەرقىي تۈركىستان، تىبەت ۋە موڭغۇلىيە مەسىلىسىگە بولغان قارىشىدا ھېچقانچە پەرق بولمىغان. يېڭىدىن ئاشكارا بولۇۋاتقان بۇ ئارخىپ ھۆججەتلىرىگە يېقىندىن دىققەت قىلىۋاتقان مۇستەقىل تەتقىقاتچى تاران ئۇيغۇر ئەپەندى، گومىنداڭ مەركىزىدىكى ئوڭ سول ئىككى گۇرۇھقا مەنسۇپ خىتاي سىياسىيونلىرىنىڭ سىياسىي ئىدېئولوگىيەسىدىكى پەرقلەر قانچىلىك زور بولۇشىدىن قەتئىينەزەر ئۇلارنىڭ شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىگە تۇتقان پوزىتسىيەسىنىڭ بىردەكلىكىنى بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىقىنچى يىللارنىڭ ئىككىنچى يېرىمىدىكى سىياسىي رېئاللىقنىڭ ئاشكارىلاپ بەرگەنلىكىنى ئالاھىدە تەكىتلەيدۇ ئەمەلىيەتتە گومىنداڭنىڭ ئارخىپلىرىغا نەزەر سالىدىغان بولساق، ئەينى چاغلاردا يەڭ ئىچىدە شەرقىي تۈركىستانغا كۆچمەن يۆتكەش شۇنداقلا شەرقىي تۈركىستاندىكى نوپۇس تەڭپۇڭلۇقىنى بۇزۇش ئارقىلىق ئاسسىمىلياتسىيەنى تېزلىتىش، شەرقىي تۈركىستاننى تېزرەك كونترول ئاستىغا ئېلىش قاتارلىق پىلانلارنىڭكى ئارقىسىدا جياڭ جيېشىنىڭكى قوللىشى شۇنداقلا بىۋاسىتە بۇيرۇقىنىڭكى بار ئىكەنلىكى بىز تىلغا ئېلىپ ئۆتكەن ئوڭ قانات كۈچلەرنىڭكى بۇ پىلانلارنى قوللاپ قۇۋۋەتلىگەنلىكى، ھەتتا بەزى پىلانلارنىڭكى تۈزۈلۈشىگە ئاساس سالغانلىقىنى ھەم كۆرۈپ يېتەلەيمىز. ئەينى چاغدا شەرقىي تۈركىستانلىقلارغا نىسبەتەن ھېسداشلىق بىلدۈرگەن ياكى نىسبەتەن مايىلراق پوزىتسىيە بىلدۈرگەن سۇن كې ۋە جۇ جياخۇا قاتارلىق كىشىلەرنىڭمۇ ئەمەلىيەتتە قىرىقىنچى يىللارنىڭ ئوتتۇرى ۋە ئاخىرلىرىدىكى مۇھىم پەيتلەردە ھېچقاچان شەرقىي تۈركىستان خەلقىنىڭكى مەنپەئەتىگە ئۇيغۇن قارارلارنى چىقارمىغانلىقى، بەلكى ئوڭ قانات مىللەتچىلەر بىلەن بىر ئوچاقتىن چىققانلىقى ھەم كۆزىمىزگە چېلىقىپ تۇرىدۇ. دېمەك، ئەينى چاغدا مەمتىمىن بۇغرا ئەپەندىنىڭكى تۈزگەن پىرىنسىپلىرى ۋە بۇ پىرىنسىپلار ئاساسىدا ئېلىپ بارغان پائالىيەتلىرىگە نىسبەتەن گومىنداڭنىڭكى ئىچكى قىسمىدا گەرچە كۆرۈنۈشتە ئىككى لاگېر شەكىللەنگەن بولسىمۇ، ئەمەلىيەتتە بۇلارنىڭكى ئاخىرىدا تىلىنىڭ بىر ئىكەنلىكىنى تارىخىي پاكىتلار ئىسپاتلاپ چىقتى.
قەدىرلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار!